خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئافغانىستاندا ھازىرقى ھاكىمىيەت بېشىغا چىققان تالىبانلار بىلەن ئالاھىدە ھەمكارلىق قۇرۇۋاتقانلىقى ھەممىنىڭ دىققىتىنى تارتماقتا ئۇنداقتا خىتاي تالىبان كونتروللۇقىدىكى ئافغانىستاندا ئۆز مەقسەتلىرىگە يېتەلەمدۇ بۇ ھەقتە مۇھىم خەلقئارالىق مەتبۇئاتلاردا ئېلان قىلىنىۋاتقان بىر قىسىم ئانالىزلارنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرى ھەققىدە جەۋلان تەييارلىغان تەپسىلىي مەلۇمات دىققىتىڭلاردا بولسۇن. نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان خىتاي ئافغانىستان ۋەزىيىتىگە ئېھتىيات بىلەن مۇئامىلە قىلىشى كېرەك دېگەن ماقالىدە ئېيتىلىشىچە ئافغانىستان مەسىلىسىدە خىتاي ئامېرىكا مەغلۇپ بولدى ئافغانىستان بىزگە ئوڭچە قالدى دەپ ئالدىراپ خۇشال بولۇپ كەتمەسلىكى كېرەك ئىكەن تالىباننىڭ ئافغانىستاننى ئىگەللىشى ئامېرىكىنىڭ ئابرۇيى ۋە بۇ رايوندىكى تەسىرىنى ئاجىزلاشتۇرغاندەك قىلغان بىلەن يەنە يېڭى گېئوپولىتىك خەتەر ۋە بىخەتەرلىك مەسىلىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ ھازىر بۇنى ھېس قىلىشقا باشلىغان ئامېرىكىنىڭ ھەرقانداق ھەربىي تەۋەككۈلچىلىكى ۋە رايون ئۈستۈنلۈكىنى تەنقىدلەش پۇرسىتىنى قولدىن بەرمەي كېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ قېتىم ئافغانىستان مەسىلىسىدە باشقىچە گەپ قىلىپ ئامېرىكا ئافغانىستاندىكى يىگىرمە يىللىق ئۇرۇشنى ئاخىرلاشتۇرغىنىدىن جاۋابكار بولۇشى كېرەك دېگەن خىتاي گەرچە بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ ئافغانىستاندىن ئەسكەر چېكىندۈرۈش قارارىغا ئىنكاس بىلدۈرمىگەن بولسىمۇ خىتاينىڭ ئالىي دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىنىڭ گېپىگە قارىغاندا ئۇلار ئافغانىستاندا يامراپ كېتىش ئېھتىمالى بولغان خەتەرلىك ئامىللارنىڭ ھەممىسىنى ئامېرىكىغا ئارتىپ قويماقچى بولغان خىتاي دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسىگە قارايدىغان خىتاي خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر تەتقىقات ئورنىدىكى بىر خىتاي ئانالىزچى بىز بىر قالايمىقان دۆلەتنىڭ بىزنىڭ ئەتراپىمىزدا تېررورلۇقنىڭ ئۇۋىسى بولۇپ قېلىشىنى خالىمايمىز دېگەن خىتاي ئىشلىرى تەتقىقاتچىسى گوردون چاڭ ئەپەندى خىتاينىڭ ئافغانىستاندىكى ئەندىشىسى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى Beijing was happy to have Americans tied down in Afghanistan providing stability.

ھەر ۋاقىت ھوشيار تۇرۇشقا مەجبۇر. مېنىڭچە، خىتاي ھۆكۈمىتى تالىبان ئىسلام ئەمىرلىكىنىڭ ئۇيغۇرلارغا پاناھلىق بېرىشىدىن ئەنسىرىمەيدۇ، چۈنكى ئۇلار تالىباننى ئاللىقاچان سېتىۋالدى. بۇ يېڭى ھاكىمىيەت گۇرۇھى پۇل ئۈچۈن ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىنى خىتايلارغا سېتىپ بېرىدۇ. ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە بۇ يىل يەتتىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى پاكىستاندا يۈز بەرگەن پارتلاشتا توققۇز خىتاي ئىشچىنىڭ ئۆلۈشى خىتاينىڭ بۇ رايوندىكى بىخەتەرلىك مەسىلىسىگە بولغان ئەندىشىسىنى پەيدا قىلغان خىتاي بۇنى ئافغانىستاندىكى قوراللىق كۈچلەر پەيدا قىلغان تېررورلۇق ۋەقەسى دېگەن بولسىمۇ پاكىستان بۇنى كۈتۈلمىگەن ۋەقە دېگەن ھالبۇكى پاكىستاندا ئالاھىدە ئىمتىيازغا ئىگە بولۇۋالغان خىتاي بۇ رايوندا كۈندىن كۈنگە كۈچىيىۋاتقان خىتاي ئۆچمەنلىكىنىڭ نىشانىغا ئايلانغانلىقىنى سەزگەن خىتاي يەنە نۆۋەتتە تالىبانلارنىڭ قولىغا ئۆتكەن ئافغانىستاندىكى قالايمىقانچىلىقنىڭ پاكىستان تاجىكىستان قازاقىستان ۋە باشقا قوشنا دۆلەتلەرگە يامراپ كېتىشىدىن ئەنسىرەيدىكەن ئامېرىكىنىڭ ئافغانىستاندىن چېكىنىشى خىتاي بىلەن رۇسىيەنىڭ زومىگەرلىك قىلمىشىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بولۇپ ئامېرىكا بۇ دۆلەتتىن چېكىنگەندىن كېيىن ئۇ يەردىكى قالايمىقانچىلىقنى تۈزەش ۋە رايون بىخەتەرلىكىنى قوغداش خىتاي بىلەن رۇسىيەگە قالىدىكەن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئون ئالتىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئاقسارايدا ئافغانىستان ۋەزىيىتى ھەققىدە قىلغان سۆزىدە بىزنىڭ ھەقىقىي رەقىبىمىز خىتاي بىلەن روسىيە ئەگەر ئامېرىكا ئافغانىستاننىڭ ۋەزىيىتىنى مۇقىملاشتۇرۇش ئۈچۈن نەچچە ئون مىليارد دوللارنى توختىماي سەرپ قىلىۋەرسە خىتاي بىلەن روسىيە بۇنىڭدىن ناھايىتى خۇشال بولىدۇ دېگەن نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان بۇ ماقالىدە خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق ئانالىزچىلارنىڭ بۇ ھەقتە ئېيتقان سۆزلىرىگە ئورۇن بېرىلگەن بولۇپ گېرمانىيە مارشال فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى سىمول ئامېرىكا ھەر قېتىم خىتايغا دىققىتىنى مەركەزلەشتۈرگەندە دائىم بىر توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ يىگىرمە يىلدىن بېرى ئارقىمۇ ئارقا يۈز بەرگەن كىرىزىسلار خىتايغا نۇرغۇن پۇرسەتلەرنى يارىتىپ بەردى ئافغانىستان مەسىلىسى ئىزچىل ھالدا ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ كۈچىنى خورىتىپ كېلىۋاتقان ئاساسلىق مەسىلە ئىدى دېگەن سېئۇل يونسى ئۇنىۋېرسىتېتى خىتاي مەسىلىلىرى تەتقىقاتچىسى جون دېلۇرى مۇنداق دېگەن خىتاي بۇ ئىشتىن خۇشال بولماي بەلكى ئەندىشىگە چۈشۈشى كېرەك ئامېرىكا ئاخىر ھېچكىمنى رازى قىلالمايدىغان ۋە غەلىبە قىلالمايدىغان بۇ جەڭدىن قۇتۇلدى ئافغانىستاندىكى ئارتۇق ھەربىي چىقىمنى تۈگىتىپ دىققەت نەزىرىنى خىتاي بىلەن بولىدىغان ئۇزاق مۇددەتلىك رىقابەتكە مەركەزلەشتۈردى ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلدىكى ئون بىرىنچى سېنتەبىر ۋەقەسىدىن كېيىن ئامېرىكا تالىباننى ئاغدۇرۇپ تاشلاش ئۈچۈن خىتاينىڭ قوللىشىغا موھتاج بولغانلىقتىن ئاتالمىش شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىنى تېررورلۇق تەشكىلاتى تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن ئەمما ئامېرىكا ئۆتكەن يىل ئونىنچى ئايدا بۇ تەشكىلاتنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى ئېلان قىلىپ تېررورلۇق تىزىملىكىدىن چىقىرىپ تاشلىغانىدى ئەمما خىتاي بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ كەلگەن ھەمدە بۇ تەشكىلاتنى يوقتىن بار قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەن ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ بۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتى ئۇيغۇرلارنى تېررورلۇققا باغلاپ داۋاملىق باستۇرۇش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈشكە سەۋەب كۆرسىتىش ئىكەن ئامېرىكا ئاۋازى تورىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئاۋغۇست بەرگەن خەۋىرىگە قارىغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى تالىبان ھۆكۈمىتىنى ئېتىراپ قىلىش ئۈچۈن بۇ ھۆكۈمەتنىڭ ئاتالمىش شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىغا زەربە بېرىشىنى شەرت قىلغان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى باياناتچىسى جاۋ لىجيەن ئون سەككىزىنچى ئاۋغۇست ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېگەن بىز تالىباننىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر خىل تېررورلۇق كۈچلىرىگە قەتئىي زەربە بېرىشىنى ھەرقانداق كۈچنىڭ ئافغانىستان تۇپرىقىدىن پايدىلىنىپ بىخەتەرلىكىمىزگە تەھدىت سېلىشىغا يول قويمايدىغانلىقى ھەققىدىكى ۋەدىسىگە ئەمەل قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى تېخى بۈگۈنگىچە جازاغا ئۇچرىمىدى. شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتى گەرچە ھازىر مەۋجۇت بولمىسىمۇ، خىتاي بۇنى بار دەپ تەشۋىق قىلىش ئارقىلىق دۇنيانى، ھېچ بولمىغاندا خىتاي خەلقىنى قايىل قىلماقچى. خىتاي ئەمەلدارلىرى ھەر زامان ئۆزىنىڭ قورقۇنچلۇق قىلمىشلىرىنى يوللۇق كۆرسىتىشكە خۇشتار. خىتاي يەر شارى ۋاقتى گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە ئافغانىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئاغدۇرۇلۇپ تالىباننىڭ قولىغا ئۆتۈشى خىتاي ئۈچۈن زور ۋەقە بولۇپ تالىباننىڭ غەلىبىسى ئەگەر بۇ رايوندىكى مۇقىمسىزلىقنى ئېغىرلاشتۇرۇۋەتسە خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانى بەلكىم بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرايدىكەن بۇ پىلان مەزكۇر رايوندىكى ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىغا ياردەم بېرىش ۋە بىۋاسىتە قۇرۇلۇش ئېلىپ بېرىشقا چېتىلىدىغان بولۇپ ئافغانىستاندىكى ئۇرۇش ۋە قالايمىقانچىلىق سەۋەبىدىن بۇ پىلاننىڭ كۆپ قىسمى ئافغانىستاندىن ساقىت قىلىنغان ھالبۇكى خىتاينىڭ بۇ پىلان بويىچە پاكىستان تاجىكىستان قىرغىزىستان ۋە قازاقىستانغا سالغان مەبلىغى تالىبان ئىسلام ئەمىرلىكىنىڭ كەلگۈسىدىكى ئېنىقسىز ۋەزىيىتى تۈپەيلىدىن توسقۇنلۇققا ئۇچرىشى مۇمكىن ئىكەن سىنگاپور جەنۇبىي دېڭىز تېخنولوگىيە ئۇنىۋېرسىتېتى خەلقئارا مەسىلىلەر تەتقىقات ئورنىنىڭ تەتقىقاتچىسى رافېئېللو پانتۇچىنىڭ نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىگە بىلدۈرۈشىچە خىتاي گەرچە تالىبان بىلەن ھەمكارلىشىشنى ئۈمىد قىلسىمۇ ئەمما رايون بىخەتەرلىكى مەسىلىسىدىن ھەمدە سوۋېت بىلەن ئامېرىكىغا ئوخشاش مەغلۇبىيەتكە ئۇچراپ قېلىشىدىن ئەنسىرەيدىكەن ئۇ مۇنداق دېگەن خىتاي ئەمەلدارلىرى ئافغانىستان ھەققىدە سۆز قىلغاندا دائىم ئۇنى جاھانگىر دۆلەتنىڭ مازارلىقى دەپ ئاتايدۇ مەنچە خىتاي ئافغانىستاندىكى مالىمانچىلىقنىڭ جەنۇب ۋە شىمالغا يامراپ كېتىشىدىن ئەنسىرەيدۇ بۇ ئۇلار ئۈچۈن تېخىمۇ چوڭ مەسىلە بۇ مالىمانچىلىق بەلكى ئۇلارنىڭ ئارقا سەپ رايونىدىكى مۇقىملىقنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىشى مۇمكىن گوردون چاڭ ئەپەندى ئافغانىستاندىكى بۇ مالىمانچىلىقنىڭ ئۇيغۇرلارغا پۈتۈنلەي پايدىسىز ئەمەسلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئۇيغۇرلار ۋە باشقىلار بەلكىم تالىباننىڭ دۈشمەنلىرىدىن بەزى ياردەملەرنى ئېلىشى مۇمكىن. تالىبان ئافغانىستاننى پۈتۈنلەي كونترول قىلىپ بولالمايدۇ. بىز ئېھتىمال بۇ يەردە دۈشمىنىمنىڭ دۈشمىنى مېنىڭ دوستۇم دەيدىغان پرىنسىپنىڭ قوللىنىلغانلىقىنى كۆرۈشىمىز مۇمكىن. And we may see an application of the principle that the enemy of my enemy's sponsor is my friend. نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىدىكى بۇ ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە ئافغانىستان ھۆكۈمىتى ئاغدۇرۇلۇشتىن بىر ھەپتە بۇرۇن خىتاي ئامېرىكا روسىيە ۋە پاكىستان ئەمەلدارلىرى قاتاردا ئۇچراشقان بولۇپ ئافغانىستاننىڭ كەلگۈسى ۋەزىيىتى ھەققىدە سۆھبەتلەشكەن